ເຫດຜົນທີ່ເລີ່ມຮຽນທຳອິດລະແມ່ນເຮົາຄ່ອນຂ້າງທີ່ຈະບໍ່ຮູ້ວ່າເຮົາຈະເປັນຫຍັງ ເຮົາຈະຮຽນໄປເຮັດຫຍັງ ຮູ້ແຕ່ວ່າ ອ່າ ພໍ່ບອກວ່າຮຽນແລ້ວເຮົາຈະມີໂອກາດຫຼາຍໆຢ່າງ ເຮົາຈະເຮັດຫຍັງກະໄດ້ ຖ້າໄດ້ ພາສາອັງກິດ ລະກະອີກຢ່າງໜຶ່ງ ອັນ ມັກແດ່ ຮູ້ສຶກວ່າ ໂອ້ ຄັນເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ນີ້ ຄືຊິເທ່ແຮງຈັ່ງຊີ້ນະ ມັກໃນພາສາແດ່ ກໍເລີຍວ່າຕັ້ງໃຈຮຽນ ແລ້ວພໍເວລາທີ່ຮຽນໄດ້ນັ້ນ ໝູ່ມັກຖາມຄຳຖາມກ່ຽວກັບພາສາອັ ງກິດຫຼາຍໆ ຖ້າກ່ຽວກັບພາສາອັງກິດນັ້ນ ໝູ່ຈະມັກມາຫາເນາະ